ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا پەرۋا قىلماي ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان بىر قىسىم ماللارنى ئامېرىكىغا سېتىشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلمەكتە ئىكەن بلۇمبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنىدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئىسرائىلىيىنىڭ تېل ئاۋىۋ شەھىرىدىكى ئۇلترا ئۇچۇر بىر تەرەپ قىلىش ئورنى ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ تېمۇ ئارقىلىق ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىغا يەتكۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى ئېنىقلىغان بولۇپ بۇ مەھسۇلاتلاردىن ئاز دېگەندە ئون خىلى ئۇيغۇر رايونىدىكى شىركەتلەر ئىشلەپچىقارغان ياكى ساتقان مەھسۇلاتلار ئىكەن ئۇلارنىڭ ئىچىدە ساپمىكەش قارا كۆزەينەك قاتارلىقلار بار ئىكەن ئۇلترا ئۇچۇر بىر تەرەپ قىلىش ئورنىدىكى مۇتەخەسسىسلەر بۇنى ئامېرىكا يولغا قويغان شىنجاڭدىن كىرگۈزۈلىدىغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قانۇنىغا خىلاپ دەپ كۆرسەتكەن خىتاينىڭ خېلى بۇرۇنلا ئامېرىكىغا داۋراڭ قىلىنىشقا باشلىغان پىندودو شىركىتىنىڭ قارمىقىدىكى تېمو ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئايدا ئامېرىكا بازىرىغا تونۇلۇشقا باشلىغان بولۇپ تېمو ئەپ دېتالى ئالما شىركىتىنىڭ ئەپ دۇكىنىدا ئەڭ كۆپ چۈشۈرۈلگەن دېتال بولۇپ قالغان تېمو شىركىتى خىتاي زاۋۇتلىرىنىڭ ماللىرىنى توشۇش سېتىش ۋە سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەتلىرىنى قىلىدىغان بولۇپ ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىنى ئىگىلەش نىسبىتى تېز سۈرئەتتە كېڭەيمەكتە ئىكەن ئالدىنقى ھەپتە چىققان خەۋەردە توردا كىيىم كېچەك سودىسى قىلىدىغان شېيىننىڭ ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا قانۇنى يوچۇقىدىن پايدىلىنىپ سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن مالنى ئامېرىكىغا كىرگۈزۈپ ئامېرىكا تاموژنىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى تەكشۈرۈش ئۆتكىلىدىن قۇتۇلۇپ قالىدىغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى ئۆتكەن ھەپتە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېننىڭ خىتاينى زىيارەت قىلىدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەرلەر تارقالغانىدى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تور بېتىدە رەسمىي ئېلان قىلىنغان ئاخباراتتا ئانتونى بلىنكېننىڭ ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنىدىن يىگىرمە بىرىنچى كۈنىگىچە بېيجىڭ ۋە لوندوندا زىيارەتتە بولىدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە ئانتونى بلىنكېن خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ مۇھىملىقى ۋە بۇ مۇناسىۋەتنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن بىر تەرەپ قىلىش توغرۇلۇق سۆھبەت ئۆتكۈزىدىكەن ئانتونى بلىنكېن يەنە ئىككى دۆلەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ئىشلارنى، دۇنياۋى ھەم رايون خاراكتېرلىك مەسىلىلەرنى، شۇنداقلا دۆلەت ھالقىغان خىرىسلارغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشنىڭ قانداق ئىمكانىيەتلىرى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدىكەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون تۆتىنچى ئىيۇن بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، ئانتونى بلىنكېن خىتايغا بارماي تۇرۇپلا خىتاينىڭ جىددىي تەلەپلىرىگە دۇچ كەلگەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ بىر كۈن ئاۋۋال ئەنتونى بلىنكېن بىلەن تېلېفوندا كۆرۈشكەندە ئامېرىكىدىن خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىش ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زىيان يەتكۈزۈشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان چىن گاڭ يەنە ئامېرىكىنى خىتاي ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان تەيۋەن مەسىلىسىدە خىتايغا ھۆرمەت قىلىشقا بۇ مەسىلىنى دەپ ئىككى دۆلەتنىڭ مۇناسىۋىتىنى يامانلاشتۇرماسلىققا چاقىرغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ ھەقتە چىقارغان باياناتىدا ئېيتىلىشىچە، ئەنتونى بلىنكېن خىتاي بىلەن سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق خاتا ھۆكۈم قىلىش ۋە توقۇنۇشتىن ساقلىنىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن ھەمدە ئىككى دۆلەت ئورتاق كۆڭۈل بۆلىدىغان ساھەلەردە ھەمكارلىشىش ئىمكانىيىتىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئېلىپ بارىدىغان خىتاي زىيارىتىنى خىتاينىڭ جاسۇسلۇق شارى ۋەقەسى تۈپەيلىدىن بىكار قىلىۋەتكەنىدى ئەنتونى بلىنكېننىڭ ئالدىمىزدىكى كۈنلەردىكى خىتاي زىيارىتى ھەققىدە خىتاي تەرەپ تېخى ھېچقانداق ئۇچۇر بەرمىگەن خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي ئالاقىسى ئىزچىل قويۇق بولۇپ كەلگەن گېرمانىيە ئەمدى خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تەھدىتى ئالدىدا خەۋپسىزلىك مەسىلىسىنى ئىقتىسادىي مەنپەئەتتىنمۇ بەكرەك مۇھىم ئورۇنغا قويۇشقا باشلىغان

ھەمدە گېرمانىيەدە دۆلەت خەۋپسىزلىكى كومىتېتى قۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى بىلدۈرۈلگەن ئۇنىڭدا گېرمانىيە گەرچە ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا روسىيەنى قوللاۋاتقان خىتاينى ئەيىبلىگەن بولسىمۇ تەيۋەن مەسىلىسىنى تىلغا ئالمىغان گېرمانىيە باش مىنىستىرى ئولاف شولىز بۇ ئىستراتېگىيەنى تونۇشتۇرغاندا قىلغان سۆزىدە بۇ بىزنىڭ خەۋپسىزلىك مەسىلىمىزنى بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلىمىزدا زور ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دېگەن ئۇ ھەربىي ئىستراتېگىيەدە ئومۇمىي خەۋپسىزلىكنى ئويلىشىدىغانلىقىنى، خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى پات ئارىدا تەييار قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننېلا بايربوك بىز كەلگۈسىدە ئىقتىسادىي سىياسەتلىرىمىزدىمۇ خەۋپسىزلىك ئىشلىرىغا بەكرەك كۆڭۈل بۆلىمىز بىز روسىيەدىن ئالىدىغان گازغا تۆلەيدىغان پۇلدىن ئىككى ئۈچ ھەسسە ئارتۇق پۇلنى دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە سەرپ قىلدۇق دېگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە روسىيە ياۋروپاغا ساتىدىغان تەبىئىي گازنىڭ يېرىمىنى گېرمانىيە ئېلىۋاتقان بولۇپ روسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىنمۇ بۇ سودىنى توختىتىشقا ئامالسىز قالغان روسىيە بىلەن خىتاي ھازىر ياۋروپانىڭ تىنچلىقى ئۈچۈن ئەڭ چوڭ تەھدىت بولۇپ قالغان ئەمما گېرمانىيەمۇ باشقا ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئوخشاشلا ئېنېرگىيە ۋە مال تەمىنلەشتە روسىيە بىلەن خىتايغا تايىنىپ قالغان شۇڭا گېرمانىيە بۇنىڭدىن كېيىن خەۋپسىزلىكنى ئىقتىسادتىن مۇھىم ئورۇنغا قويىمەن دېسە ئالدى بىلەن خىتاي بىلەن روسىيەگە تايىنىشتىن قۇتۇلۇشى كېرەك ئىكەن ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنىدىن باشلاپ خىتاينى زىيارەت قىلىۋاتقان پەلەستىن پرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباس خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا مەھمۇد ئابباس خىتاي باش مىنىستىرى لى چاڭ بىلەن كۆرۈشكەندە خىتاينىڭ تەيۋەن ۋە خوڭكوڭغا قاراتقان بارلىق سىياسىتى ۋە مەيدانىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە ئۇيغۇر رايونى ھەققىدە توختىلىپ شىنجاڭ مەسىلىسى ھەرگىز كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئەمەس بەلكى تېررورلۇققا زەربە بېرىش ئەسەبىيلىكنى تۈگىتىش

خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە مەھمۇد ئابباس خىتاي تەرەپ بىلەن تېخىمۇ قويۇق ھەمكارلىشىدىغانلىقى خىتاي بىلەن بىرلىكتە كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيا تەرتىپى قۇرۇشقا تىرىشىدىغانلىقى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى سىياسىيلاشتۇرۇشقا ۋە ئۇنى قورال قىلىپ پايدىلىنىشقا ھەمدە ھەرقانداق دۆلەتنىڭ دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇقنى باھانە قىلىپ باشقا دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىغا قەتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەل جەزىرە قانىلىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇن بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، مەھمۇد ئابباس يەنە بۇ زىيارىتىدە شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشىدىكەن. شى جىنپىڭ ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدا خىتاي ئەرەب دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىغا قاتناشقان مەزگىلىدە مەھمۇد ئابباسقا پەلەستىن ئىسرائىلىيە مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. پەلەستىن ئەمەلدارى ئابباس زاكى بۇ ھەپتە خىتاي تاراتقۇلىرىغا قىلغان سۆزىدە خىتاي بىلەن پەلەستىننىڭ دوستلۇقى كۈچىيىپ، قېرىنداشلىقتىنمۇ يېقىن بوپ كەتتى، دېگەن. خىتاينىڭ ئەرەب ئىسلام دۆلەتلىرىگە ئىقتىسادىي ۋە باشقا جەھەتلەردىن ياردەم قىلىشى ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ خىتايدىكى ئىسلام دۈشمەنلىكىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان خورلۇق ۋە پاجىئەنى كۆمەسكە سېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. پەلەستىن پرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباسنىڭ خىتايدا بىلدۈرگەن ئىپادىلىرى ئۇنىڭ خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئاشكارا قوللاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. خىتاي دائىرىلىرى يېقىندىن بۇيان قەشقەرنى مەركەز قىلىپ، جەنۇبقا مەبلەغ سېلىش ۋە ساياھەتچىلىكنى راۋاجلاندۇرۇش يىغىنلىرى ئېچىۋاتقان بولۇپ، ئىچكىرى خىتايدىكى پۇقراۋى كارخانىلارنى بۇنىڭغا كۆپلەپ جەلپ قىلغان ۋە زور سوممىلىق مەبلەغ تۈرلىرى ئىمزالىغان ئىدى. ئون ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنى تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورى چىقارغان خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىكى ئوتتۇز ئۈچىنچى قېتىملىق سەرخىل تۈرلە سۆھبەت پائالىيىتى ۋە شىنجاڭدا مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيىتىنى قەشقەردە ئۆتكۈزگەن. بۇ پائالىيەتتە مەبلەغ تۈرلىرى ھەمكارلىشىپ مەبلەغ سېلىش تۈرلىرىدە ئىمزالانغان سودا سوممىسى ئون مىليارد يۈز مىليون يۈەندىن ئېشىپ كەتكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق شىنجاڭ ساياھەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش چوڭ يىغىنى دېگەن نامدا ئېچىلغان بۇ يىغىن ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چوڭ كۆلەملىك ۋە غايەت زور سوممىلىق خېرىدار چاقىرىش يىغىنىغا ئايلانغان بولۇپ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئەڭ گۈزەل ساياھەت نۇقتىلىرى تالىشىپ مەبلەغ سېلىش نىشانى بولغان

ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئون تۆت ۋىلايەت شەھەردە تۆت يۈزدىن ئارتۇق تۈر بويىچە مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكى يولغا قويۇلىدىغانلىقى خىتاي ساياھەت كۈنىنىڭ قەشقەردىن باشلانغانلىقى خەۋەر قىلىنغان ئىدى كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇش ۋە تۇتقۇندىن كېيىن ئاتالمىش ئەمىن شىنجاڭ بەرپا قىلغان خىتاي ئەمدى بۇ ساياھەتچىلىكنى تېخىمۇ زور كۆلەمدە تەرەققىي قىلدۇرماقچى بولغان ئۇيغۇر رايونىغا بىر قانچە قېتىم بارغان فرانسىيىلىك ساياھەتچى پاترىك پاك ئۆزىنىڭ ساياھەتنامىسىدە ئۇيغۇر دىيارىدا ساياھەتچىلىك نامىدا ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر مەدەنىيەت ئىزلىرىنىڭ يوقىتىلىۋاتقانلىقى ياكى ئۆزگەرتىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئىدى تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنز يېقىندا بەرگەن زىيارىتىدە خىتاينىڭ قەشقەردە كۆپىيىپ قالغان يىغىنلىرى ۋە كەلگۈسى پىلانلىرى ھەققىدە توختالغاندا

خىتاينىڭ يېقىندىن بۇيان ئوتتۇرا شەرق رايونى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى قويۇقلاشتۇرۇش ئۈچۈن بىر قاتار تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىۋاتقانلىقى مەلۇم ئەنە شۇ خىلدىكى پائالىيەتلەرنىڭ بىرى سۈپىتىدە پەلەستىن پرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباسنىڭ بېيجىڭ زىيارىتى ھەمدە سۆھبەت جەريانىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تېررورلۇق بىلەن يەنە بىر قېتىم باغلىنىشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى بۇ ساھە بىلەن تونۇشلۇقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بۇنىڭدىكى كۆپ تەرەپلىمىلىك ئامىللار ھەققىدە توختالدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونىي بلىنكېن ئەپەندىنىڭ خىتاي زىيارىتى باشلىنىش ھارپىسىدا پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباسنىڭ خىزمەت زىيارىتى ئۈچۈن بېيجىڭغا كېلىشى ھەرقايسى ئاخبارات ساھەسىنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىدى. تېخىمۇ مۇھىمى، مەھمۇت ئابباسنىڭ ئون ئىككىنچى ئىيۇندا ئاخىرلاشقان ئەرەب-خىتاي مۇنبىرىگە قاتنىشىپلا ئىز بېسىپ بېيجىڭغا كېلىشى، نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرققە بولغان تەسىرىنىڭ بارغانسېرى ئېشىۋاتقانلىقىنىڭ بىر تۈرلۈك ئىپادىسى دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون تۆتىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇت ئابباس ئالدىنقى ئايدا نيۇ يورك شەھىرىدە چاقىرىلغان ب د ت يىغىنىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن ئايرىم سۆھبەتتە بولۇشقا تىرىشقان بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ بۇ ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشمىغان. شۇڭا مەھمۇت ئابباسنىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي زىيارىتى ماھىيەتتە خەلقئاراغا خىتاي بىزنىڭ كۈچلۈك ئىتتىپاقدىشىمىز ۋە قوللىغۇچىمىز دېگەن ئۇچۇرنى يوللاشقا باراۋەر ھېسابلىنىدۇ. بېيجىڭدا مەھمۇت ئابباس خىتاي پىرېزىدېنتى شى جىنپىڭ بىلەن مەخسۇس سۆھبەتتە بولغاندا، شى جىنپىڭ ئۇنىڭ زىيارىتىگە ناھايىتى يۇقىرى باھا بەرگەن ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ پەلەستىن ئىسرائىلىيە توقۇنۇشىنى تېزرەك ئاخىرلاشتۇرۇشتا كېلىشتۈرگۈچى بولۇشنى خالايدىغانلىقىنى، شۇنداقلا پەلەستىننىڭ ب د ت غا تولۇق ئەزا بولۇشىغا كۈچ چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ بۇ يىل خىتايغا زىيارەتكە كەلگەن تۇنجى ئەرەب دۆلىتىنىڭ رەھبىرى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ خىتاي بىلەن پەلەستىن قەدىناس دوستلاردۇر بىز ئۆزئارا ئىشەنچ ۋە ھەمكارلىق ئاساسىدا بۇ دوستلۇقىمىزنى تېخىمۇ يۈكسەك پەللىگە ئەپ چىقىمىز شۇنداقلا بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ بىز بۈگۈن خىتاي پەلەستىن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنىڭ رەسمىي ئورنىتىلغانلىقىنى جاكارلايمىز دېدى. پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباسمۇ شۇ قاتاردا سۆز ئېلىپ، شى جىنپىڭنى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئەڭ تاتلىق ئىبارىلەر بىلەن مەدھىيلىگەن، شۇنداقلا پەلەستىن ھەرقاچان خىتايغا ئىشىنىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاينى ئادالەتنى جارى قىلدۇرىدۇ دەپ قارايدۇ، دېگەن. إلى بلدكم الصديق متمنيا لفخامتكم التوفيق في پەلەستىن مەسىلىسى پەيدا بولغان زامانلاردىن تارتىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل تۈردە پەلەستىننى قوللاۋاتقان بولۇپ، بۇ ھال يېقىنقى مەزگىللەردە خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرق رايونىغا سىڭىپ كىرىشىگە ئەگىشىپ كۈچىيىشكە يۈزلەنگەن. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى قولتۇق ئەللىرى ئانالىزى سىياسىي جۇغراپىيەلىك خەتەر مەسىلىلىرىگە مەسلىھەت بېرىش شىركىتىنىڭ دىرېكتورى گيورگيو كافيېرو رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، خىتاي بىلەن پەلەستىن ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ كۆپ قىرلىق ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، شۇنچە زور پەرقلىق ئامىللار مەۋجۇت بولسىمۇ، خىتاينىڭ پەلەستىننى ئاكتىپلىق بىلەن قوللىشى ئەنە شۇ خىل رېئاللىقنىڭ ئىنكاسىدۇر. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىل مارت ئېيىدا سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن ئىران ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك ئالاقىنى باغلاشتا مۇھىم ئامىل بولدى. بېيجىڭ دائىرىلىرى ھازىر ئۆزلىرىنىڭ ئوتتۇرا شەرق دىپلوماتىيىسىدىكى ئۈستۈنلۈك رولىنى گەۋدىلەندۈرۈشكە زېھىن قويۇۋاتىدۇ. پەلەستىن بولسا دەل مۇشۇ ئىشلارنىڭ بىرى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ھاكىملىق نوپۇزى ئاجىزلىشىشقا ئەگىشىپ، بۇ يېڭىدىن پەيدا بولغان بوشلۇقنى خىتاي ھۆكۈمىتى تولدۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتىدۇ. بۇ يۈزلىنىشنى شۇ رايوندىكى باشقا شېرىك دۆلەتلەردىن سەئۇدى ئەرەبىستان، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى، مىسىر، ئىران قاتارلىقلارغا ئېنىق بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن خىتاي ھازىر ئۆتمۈشتىكى نەچچە ئون يىللارغا ئوخشاش پەلەستىن كىرىزىسىنى ئويناۋاتىدۇ. ئەگەر خىتاي بۇ مەسىلىدە مۇئەييەن ئۇتۇق قازانسا، ئۇ ھالدا ئاشۇ رايوندىكى سىياسىي ئارتىسلارغا كۆپلىگەن ئۇچۇرلارنى يوللاشقا يول ئاچىدۇ. شۇنىڭدەك ئۇلارنى ئامېرىكا بىلەن ئەمەس، بەلكى خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشقا دەۋەت قىلالايدۇ. ئەمما ئامېرىكا ئىزچىل ئوتتۇرا شەرقتىكى بىخەتەرلىككە كاپالەت قىلغۇچى كۈچ بولۇپ، خىتاي بۇ رولنى ئالالمايدۇ دەپ قارايمەن. ئەمما ئامېرىكا ئويناپ كېلىۋاتقان مەبلەغ سېلىش، ئىقتىساد، يۇمشاق كۈچ ۋە دىپلوماتىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى يېتەكچىلىك رولىنى قولىغا ئېلىۋېلىشى مۇمكىن. مەھمۇد ئابباسنىڭ خىتاي زىيارىتى مەزگىلىدە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئىران بىلەن سەئۇدى ئەرەبىستان ئوتتۇرىسىدىكى تىنچلىق سۆھبىتى جەريانىدا خىتاينىڭ قانداق زور خىزمەتلەرنى ئۈستىگە ئالغانلىقىنى تەشۋىق قىلغان ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئون تۆتىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بۇ ھال ئامېرىكا ھۆكۈمىتى قولتۇق رايونىدىن چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن خىتاي بۇ رايوندا قولغا كەلتۈرگەن بىر تۈرلۈك دىپلوماتىيە غەلىبىسى دەپ قارالغان بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، تۈركىيەدىكى ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى، نەچچە ئون يىللاپ ئامېرىكا دۈشمەنلىكى ھەققىدىكى چۈشەنچە ناھايىتى كەڭ تارقالغان ۋە چوڭقۇر يىلتىزغا ئىگە بولغان ئوتتۇرا شەرق رايونىدا خىتايدەك ئېنېرگىيە بايلىقىغا جىددىي ئېھتىياجى بولغان بىر دۆلەتنىڭ پەلەستىن بىلەن بۇ قەدەر قويۇق دوستلۇق ئورنىتىشنىڭ ئاسانغا چۈشىدىغانلىقىنى، شۇنداقلا بۇنىڭ خىتاي ئۈچۈن كۆپلىگەن مەنپەئەتلەرگە يول ئاچىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئەمدى بىرىنچىدىن، مۇشۇ خىتاي-ئامېرىكا مۇناسىۋىتى جەھەتتىن قارايدىغان بولسا ئەمدى خىتاي ھازىر ئامېرىكىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىنىڭكى شېرىك دۆلەتلىرى ئىتتىپاقداش دۆلەتلىرى دېگەنلىرىنى يىغىشقا مەجبۇر قېلىۋاتىدۇ شۇنىڭدا بۇ ئامېرىكا بىلەن مۇناسىۋىتى ياخشى بولمىغان ياكى ئامېرىكىغا نارازىلىق بىلدۈرگەن دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ئەتراپقا يىغىش جەھەتتە ئەمدى فىلىستىندەك مۇسۇلمان دۇنياسىدىكى ئەڭ مۇھىم مەسىلىنىڭ بىرى بولغان بىر دۆلەتنى يېنىغا ئېلىش ۋە ئۇنى ھىمايە قىلىش مۇسۇلمان دۇنياسىدا خەلقئارادا بىر كۈچ قازانغان بولىدۇ ئەمدى رايون خاراكتېرلىك چەتتىن قارايدىغان بولسا رايون مەسىلىسىگە قارايدىغان بولسا ئەمدى بۇ ھازىر يېقىن زاماندا دائىملا مۇشۇ ئوتتۇرا شەرقتە ئۆزىنىڭ نوپۇزىنى تىكلەشكە تىرىشىۋاتىدۇ شۇنىڭغا ئارابلارنى يېنىغا ئېلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ ئاراب دۇنياسىنىڭكى قىزىققان بۇ پەلەستىن ۋە ئىسرائىل جېدىلى مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭكى بىر كويىغا كىرىۋاتىدۇ

شۇنىڭغا خىتاي بۇ پەلەستىننى قوللاپ تۇرۇپ شۇنداقلا ئىسرائىلغا بېسىم ئىشلەتكەن بولىدۇ ۋە شۇنداقلا ئامېرىكىغا بىر كۈچ ئىشلەتكەن بولىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە شى جىنپىڭ بىلەن مەھمۇد ئابباس بېيجىڭدا ئۇچراشقاندا مەھمۇد ئابباس ئۆزلىرىنىڭ بىر خىتاي پرىنسىپىنى ھىمايە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ھازىر بەزىلەر كۆتۈرۈپ چىققان شىنجاڭ مەسىلىسى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسى ئەمەس، ئەكسىچە تېررورلۇققا، ئاشقۇنلۇققا ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىدۇر. پەلەستىن ھۆكۈمىتى شىنجاڭ مەسىلىسىنى دەپ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىدىغان قىلمىشلارغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ دېگەن. ئۇيغۇرلار نەچچە ئون يىلدىن بۇيان زور قىزغىنلىق بىلەن ھىمايە قىلىپ كەلگەن پەلەستىننىڭ ئىزچىل تۈردە ئىسلام دۇنياسىغا ئوخشاش ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىنى ھىمايە قىلىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا گېئورگىيو كافىيېرو مۇنداق دېگەن. from Abbas are totally in line with the statements from most Arab governments. شۇنداق، بۇ باياناتلار ماھىيەتتە كۆپلىگەن ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ باياناتلىرى بىلەن بىر قېلىپتىن چىققان سۆزلەردۇر. چۈنكى ئەرەب دۆلەتلىرى ۋە پەلەستىن ئوخشاشلا ئۆزلىرىنى بېيجىڭ بىلەن تېخىمۇ چوڭقۇر مۇناسىۋەت قۇرۇپ چىقىشقا موھتاج دەپ قارايدۇ. يەنە بىر ياقتىن ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى سىياسەتلىرىنى تەنقىدلەش ماھىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چىشىغا تېگىش بولىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ. بىرەر دۆلەت خىتاينىڭ چىشىغا تەگكەن ھامان خىتاي ئۆزلىرىنىڭ بۇ دۆلەت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۆزگەرتىپ كېلىۋاتىدۇ. ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى تەنقىدلەشتىن ئۆزلىرىنى تارتىپلا قالماستىن يەنە غەرب دۆلەتلىرىنىڭ تەنقىدلىرىگە قارمۇ قارشى ھالدا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ھىمايە قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب بۇ ھالنىڭ ئۇلار ئۈچۈن زور قىممەت يارىتىدىغانلىقىدا. بۇ مەسىلىدە ئەرەب دۆلەتلىرىگە ئوخشاش مەۋقەدە بولۇۋاتقان پەلەستىنمۇ بۇ سەپتىن زور مەنپەئەت قازىنىدۇ. شۈبھىسىزكى، ئۇيغۇرلار ئابباسنىڭ بۇ باياناتىدىن بەكمۇ ئۈمىدسىزلىنىدۇ. ئەمما پەلەستىن ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنى رېئاللىقنى چىقىش قىلغان ئاساستا تاشقى كۈچلەر بىلەن ئالاقە قىلىۋاتىمىز دەپ قارايدۇ. شۇڭا بۇنى بىلىپ تۇرۇپ تۆلىگەن بەدەل قاتارىدا كۆرىدۇ. policies in Xinjiang, but they have chosen to defend China's human rights. دوختۇر ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، نۆۋەتتە پەلەستىن دۆلىتى ئىقتىسادىي جەھەتتە ئېغىر دەرىجىدە خىتايغا بېقىنىپ قالغان. بۇنداق ئەھۋالدا پەلەستىن ھۆكۈمىتى پەلەستىن دۆلىتىنىڭ مىللىي مەنپەئەتى ئۇيغۇرلارنى ھىمايە قىلىشتىن ئەلا دېگەن پىرىنسىپ بويىچە ئىش كۆرۈۋاتقان بولۇپ، بۇ ھال بۇندىن كېيىنمۇ داۋام قىلىشى مۇمكىن ئىكەن. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. يەردە بولۇۋاتقان مەسىلە مۇشۇ مىللىي مەنپەئەت ئەمدى.

شۇنىڭغا بۇلار ئىزچىل بىر شەكىلدە مۇشۇ خىتاينى قوللاپ كەلگەن خىتاي نېمە دېسە شۇنى ماقۇل دەپ كەلگەن ھازىر ماھمۇد ئابباسنىڭ ھۆكۈمىتىمۇ بىرىنچى قېتىم دېمەيۋاتىدۇ بۇ گەپنى ئۇيغۇر مەسىلىسىدە بۇرۇنمۇ بۇنداق گەپلەرنى دېگەن يەنى خىتاينى قوللاپ كەلگەن چۈنكى خىتايدىن ئالىدىغان مەنپەئەت ئۇيغۇرلارنى ئۇيغۇرلارغا ھىمايە قىلغاندىن كېيىن ئالىدىغان مەنپەئەتتىن كۆپ بولىدۇ بۇ ئوخشاشلا بۇ سەئۇدى ئەرەبىستان شۇمۇ شۇنداق ماۋۇ ئىران دېگەن دەۋلەتلەر شۇمۇ شۇنداق ھەممىسى خىتايدىن ئالىدىغان مەنپەئەت ئۇيغۇرلاردىن ئالىدىغان مەنپەئەتتىن كۆپ بولغاچقا باشتا چوڭ مەنپەئەتنى قولغا چۈشۈرۈش بولۇپمۇ مىللىي مەنپەئەت دېگەن ۋاقتىدا ئەمدى مىللىي مەنپەئەت ھەممە نېمىدىن ئەلا بولىدۇ

مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى بۇ خىل ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىش ئۇرۇنۇشى نۆۋەتتە يۇقىرى پەللىگە چىقىۋاتقان بولۇپ، بۇ ھال ئۇلارنىڭ ئامېرىكا بىلەن پۇت تېپىشىشىدىكى يەنە بىر ۋاسىتە دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
ئون ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان پېنسىيەگە چىققان دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ تۇغۇلغان كۈنى ئىدى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى نۇرغۇن مۇھىم شەخسلەر ۋە ئورگانلار ئۇچۇر ئېلان قىلىپ، گۈلشەن ئابباسنى ئەركىنلىككە چىقىرىشنى تەلەپ قىلدى. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئاڭلايسىلەر. ئون ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان دوختۇر گۈلشەن ئابباس خانىمنىڭ ئاتمىش بىر ياشلىق تۇغۇلغان كۈنى بولۇپ بۇ كۈندە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىش لاگېر ۋە تۈرمە جازالىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى يەنە بىر قېتىم قاتتىق ئەيىبلەندى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىدىن گۈلشەن ئابباس خانىمنى قويۇۋېتىش تەلەپ قىلىندى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مەتېۋ مېللېر ئون ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى تويتېر ئارقىلىق ئېلان قىلغان ئۇچۇرىدا گۈلشەن ئابباس خانىمنىڭ ئەركىنلىككە چىقىرىلىشى لازىملىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېگەن بۈگۈن گۈلشەن ئابباسنىڭ تۈرمىدە ئۆتكۈزگەن بەشىنچى تۇغۇلغان كۈنى ئۇنىڭ تۈرمىگە تاشلىنىشى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمان ئۇيغۇرلار ۋە باشقىلارغا قاراتقان ۋە ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ بىر قىسمىدۇر ئۇ دەرھال قويۇپ بېرىلىپ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن جەم بولۇشى كېرەك ئون ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى يەنە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دىنىي ئىشلار ئالاھىدە ئەلچىسى راشىد ھۈسەيىن ئەپەندىمۇ توۋىتىردا ئۇچۇر ئېلان قىلىپ گۈلشەن ئابباس خانىمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلىگەن ئۇ توۋىتىر ئۇچۇرىدا گۈلشەن ئابباسنىڭ پەرزەنتلىرى قېرىنداشلىرى ۋە نەۋرىلىرىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن جەم بولۇشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن

ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى باشلىقى روشەن ئابباس خانىم رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ھەدىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇشىنىڭ ئوخشاش قىسمەتلەرنى ياشاۋاتقان باشقا مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ ھېكايىسىگە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى بۈگۈن مېنىڭ بىگۇناھ ھەدەم گۈلشەن ئابباسنىڭ تۈرمىدە ئۆتكۈزۈۋاتقان بۇ بولسا بەشىنچى قېتىملىق تۇغۇلغان كۈنى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى يۇقىرى دەرىجىلىك نۇرغۇنلىغان دۆلەت سىياسىيونلىرى ۋە ئەربابلىرى ھەدەم ئۈچۈن تىۋىت قىلىپ ياكى باياناتلارنى يېزىپ بۈگۈن ھەدەمنى ۋە ھەدەم ئارقىلىق مىليونلىغان بىگۇناھ ئۇيغۇرلارنى يەنە بىر قېتىم گۈندەمگە ئەكەلدى ھەم ھەدەمنىڭ پاجىئەسى ئەمەلىيەتتە مۇستەملىكىدىكى شەرقىي تۈركىستاندا ھەقسىزلىققا ئۇچراۋاتقان خىتاي ئىشغالىيەتچىلىرىنىڭ ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىيلىكلىرىنىڭ زەربىسىگە ئۇچرىغان مىليونلىغان بىگۇناھ ئۇيغۇرلارنىڭ پاجىئەسى
ئون ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى دوختۇر گۈلشەن ئابباس خانىمنىڭ تۇغۇلغان كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن يەنە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى قاتارلىقلار ۋە ھەمدە يەنە دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىدىن ياڭ كېم خانىم راجا كرىشنامۇرتى قاتارلىقلارمۇ بايانات ئېلان قىلغان ياڭ كېم خانىم باياناتىدا گۈلشەن ئابباس ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغان مەن خىتاي كومپارتىيىسىنى ھەقسىز يەرگە تۇتۇلغان گۈلشەن ئابباسنى دەرھال ئازاد قىلىشقا چاقىرىمەن دېگەن بۇلاردىن باشقا يەنە ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ مېرىيام لېكسىمان ۋە ئەنگىن ئەروغلۇ قاتارلىق ئەزالىرى ۋە يەنە ئەركىنلىك سارىيى خىتايدا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلار تام لەنتوس كىشىلىك ھوقۇق فوندى قاتارلىق ئورگانلارمۇ چاقىرىق ئېلان قىلغان يۇقىرىدىكى ئورگانلارمۇ گۈلشەن ئابباس خانىم ۋە شۇنىڭدەك بىگۇناھ مەھبۇسلارنىڭ شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەشكەن روشەن ئابباس خانىم ئىنسانلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان شەخسلەر ۋە ئورگانلارنىڭ چاقىرىقلىرىنىڭ ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆرسىتىۋاتقان ئالاقىسىنى ئىپادىلەپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى بۈگۈن مېنىڭ ھەدەمنىڭ ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇۋاتقان بۇ سىياسىي يوللار ۋە تەشكىلاتلار بولسا ئادالەتنى ھەققانىيەتنى ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيەنى ھىمايە قىلىدىغان ئىنسانلار ئۇلار ھەدەمگە ھېسداشلىقلىرى ئارقىلىق بىر گۈلشەن ئابباسقا ئەمەس بەلكى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستانغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرمىسىدە جازا لاگېرلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدا خارلىنىۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىش ۋە ئىگە چىقىش ئىپادىسى بولۇۋاتىدۇ دەپ ئويلايمەن.
گۈلشەن ئابباس خانىمنىڭ قىزى زىبا مۇرات ئون ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى رادىيومىزغا بەرگەن يازما ئىنكاسىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن ئاپىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن يەنىمۇ كۆپ ئەمەلىي قەدەملەرنى تاشلاشنى تەلەپ قىلغان. ئۇ ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن.
بۈگۈن ئاپامنىڭ ناھەق يەرگە تۈرمىدە ئۆتكۈزۈۋاتقان بەشىنچى تۇغۇلغان كۈنى. مەن پىرېزىدېنت بايدېننىڭ خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش تاكتىكىسىغا قارشى تەدبىر قوللىنىپ، ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ مەنپەئەتىنى قوغدىشىنى كۈچەيتىشىنى سورايمەن ۋە تۈرمىگە قامالغان ئاپامنى ئۆيگە قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشىنى تەلەپ قىلىمەن.
گۈلشەن ئابباس خانىم خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئونىنچى سېنتەبىر كۈنى يەنى سىڭلىسى روشەن ئابباس خانىم ئامېرىكىدىكى خادسېن ئىنستىتۇتىدا ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان زۇلۇم ھەققىدە سۆز قىلىپ ئالتە كۈندىن كېيىن غايىپ قىلىۋېتىلگەن ئىدى ئارىدىن ئىككى يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن كېيىن ئۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن سوتلىنىپ يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ئايدىڭلاشقان ئۆتكەن ئاي بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى خىتاي تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان تىپىك ئۈچ دېلو ھەققىدە تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ دوختۇر گۈلشەن ئابباس ژورنالىست قۇربان مامۇت ۋە باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەتلەرنىڭ دېلوسىدا خەلقئارا قانۇن ئەھدىنامە ۋە ھەتتا خىتاينىڭ ئىچكى قانۇنلىرىغىمۇ خىلاپلىق قىلغانلىقىنى ئېلان قىلغانىدى

ئاتا ئانىسى لاگېرغا ئەكېتىلىش بىلەن قورقۇتۇلغان بۇ قىزلار فابرىكىغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىنمۇ تىل ۋە ھاقارەتكە ئۇچرىغان تۆەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ يۈز ئەتراپىدا ئۇيغۇر قىزىنىڭ مەجبۇرىي ئىشقا سېلىنىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان مارالبېشىدىكى ۋەنخې كىيىم كېچەك فابرىكىسى ھەققىدە ئېلىپ بارغان ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا مەزكۇر فابرىكىدىن ئۆتكەن يىلى روزى ھېيت ھارپىسىدا تۆت نەپەر قىزنىڭ ئۆيىگە قاچقانلىقى ئاشكارىلاندى سىز ئەمدى شۇ قىزلارنى شۇ فابرىكىغا تاپشۇرۇپ بېرىۋەتكەندىن كېيىن بېرىپ ھال سورىغان ۋاقتىڭىزدا نېمە گەپلەرنى ئاڭلىدىڭىز نېمە ئىشلارنى كۆردىڭىز بىر مەزگىل ئىشلەپ ئالاللا تاس ئۇلالا دېدىم ئىككى مىنۇتقىچە ئىچى جانغا تاس ئۇلالا كۆچۈپ كېلىپتىكەن مۇشۇ نۇر زامان ئۆتكۈزىدىغان چارباغنىڭكى. مەلۇم بولۇشىچە بۇ فابرىكىدا بىر نەپەر ئامانلىق خادىمىدىن باشقا مۇئەللىم دەپ ئاتالغان تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن ئىسىملىك بىر مەسئۇل خادىممۇ بار بولۇپ ئۇ فابرىكىدىكى ئىشچىلارنىڭ ئىنتىزامى ۋە ئىش ئۈنۈمىنى نازارەت قىلىدىكەن ئىسمى نېمە شۇ خانىمنىڭ؟ تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن. تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن. تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن. كېتەيلى دېسە تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن دېگەن ئايالنى تىللايدىغان ئۇرىدىغان بوغاشقا كېتەلمەيۋاتقان گەپ شۇ سولىنىپ تۇرۇۋاتقان گەپ شۇنداقمۇ؟ ئانا ئاشۇ ئورنۇم قوقۇپ شۇ ئۇرۇپ قالىمىنا ھېچقانداق بىر بالا شۇ. قوغداش خادىملىرى ئاشۇ ئايال تەرەپ تۇردى ئاشۇنىڭغا ماسلىشىدۇ ئاشۇ شۇنداقمۇ؟ ھە شۇنداق. دېيىلىشىچە ئۇرۇش ۋە تىللاش بۇ خادىمنىڭ ئىشچىلارنى باشقۇرۇشتىكى ئاساسلىق بىر مېتودى بولۇپ قالغان. ئۇرغان چاغدا نېمە بىلەن ئۇرىدىكەن شۇ شاپالاق بىلەن ئۇرامدىكەن كالتەك بىلەن تاياق بىلەن ئۇرامدىكەن قولدا توكلۇق ئەسۋابلار بارمىكەن؟ مەزكۇر فابرىكىغا ئىشچى توپلاش ۋە يوللاشتا ۋەزىپە ئۆتىگەن بىر كەنت مەسئۇلىنىڭ بايان قىلىشىچە فابرىكىدىن قاچقان تۆت نەپەر قىز يەكەننىڭ چارباغ يېزىسىدىن بولۇپ ئۇلار تۇرسۇنگۈل مەمتىمىننىڭ دەرھال ھەرىكەتكە كېلىشى ۋە چارباغدىكى كەنت مەسئۇللىرىنىڭ ھەمكارلىشىشى بىلەن ئۆيلىرىدىن فابرىكىغا مەجبۇرىي قايتۇرۇپ كېلىنگەن دېيىلىشىچە تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن ۋە كەنت مەسئۇللىرى فابرىكىدىن قاچقان قىزلارغا ئەگەر فابرىكىغا دەرھال قايتىپ بارمىسا ئاتا ئانىسىنىڭ تەربىيىلەشكە ئېلىپ كېتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قورقۇتقان شۇ قېچىپ كەلگەن بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسىغا بۇ نېمە دەپ ئىدىيە خىزمەت ئىشلىدىڭلار شۇ چاغدا بۇ شۇ ئاشۇ تۇرسۇنئاي دېگەن ئايالنىڭ بۇ بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسىغا دېگەن گېپىمۇ بۇ باشتا ئەمدى سىز تونۇشتۇرغان ئادەم سىز بولغاندىكىن مەسئۇلىيەت سىزدە بولغاندىكىن بۇ فابرىكىدىكىلەرگە بىر گەپ قىلىپ باقمىدىڭىزمۇ شۇ چاغدا

ئۇلار فابرىكىغا قايتىپ بارغاندىن كېيىن يەنە تىل ھاقارەت قىلغان شۇ خىزمەت ئېھتىياجى بىلەن قايتا بارغان ۋاقتىڭىزدا شۇ قايتۇرۇپ ئەكېتىلگەن قىزلار بىلەن پاراڭلىشىپ باقتىڭىزمۇ نېمە دېدى ئۇلار
مەزكۇر خادىمنىڭ يەنە بايان قىلىشىچە يېقىندا فابرىكىدىكى بىر ئىشچى ھارغىنلىقتىن ھوشىدىن كەتكەن ئەھۋالدىلا دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىلغان دوختۇرخانىدا بىر قانچە كۈن داۋالانغاندىن كېيىن تولۇق ساقىيىش ئۈچۈن ئۆيىگە قايتماقچى بولغىنىدا مەسئۇل خادىم تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن تېلېفوندا تەھدىت سېلىپ ئۇنى دوختۇرخانىدىن ئۇدۇل فابرىكىغا قايتۇرۇپ ئەكەلگەن سىز بارسىڭىز، ئاشۇ يەردە بىرسى دوختۇرخانىغا بارغان بىرسى دوختۇرخانىدىن داۋالىنىپ چىقسا، دەرھال مەشەگە كە دەپ مەجبۇرىي ياندۇرۇپ ئەكەپتۇ. شۇنداق بولامدۇ؟ سىزنىڭ دەۋاتقىنىڭىز. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان مەزكۇر فابرىكىنىڭ ئامانلىق خادىمى بۇ فابرىكىدىكى ئون تۆت نەپەر ئىشچىنىڭ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، فابرىكىدىن قېچىشقا ئۇرۇنۇپ باققانلىقىنى ئاشكارىلىدى. ھازىرغا قەدەر مۇشۇ فابرىكىدىن قېچىشقا ئۇرۇنۇپ باققانلار قانچە كىشى؟ سىز مەشەگە ئىشقا چۈشكەندىن بۇيان. تەخمىنەن ئون تۆت-ئون بەش كىشى. ئۇ يەنە ئۆتكەن يىل روزى ھېيتتا يۈز بەرگەن تۆت نەپەر قىزنىڭ فابرىكىدىن قېچىش ۋەقەسىنىمۇ دەلىللىدى شۇ تۇرسۇنگۈل مەمتىمىن شۇ قاچقانلارنى تۇتۇپ ئەكەلگەن چاغدا بۇ يىغىندا نېمە دېدى نېمە دەيدۇ ئاساسلىقى. ئەبەلەن يىغىن ئاچقاندا ئەگەر سەن ئاياغنى قونچىغا دەسسەشنى بىلىسەن بەك چىڭ تۇتساق سۈيۈڭ چىقىدۇ بەك بوش قويۇپ بەرسەك قىلچىمۇ پاتمايسەن شىپقا تۆگە يەپتۇ ئۆگەن دېگەن نەرسە ئۆگەن دەپ مۇشۇ دەيدۇ. ئۇنىڭ دېيىشىچە بۇ تۆت نەپەر قىز قايتۇرۇپ كېلىنگەندىن كېيىن بىر نۆۋەت ئېغىر تەنقىد ۋە تەربىيەدىن ئۆتكۈزۈلگەن بۇنداق ئاتالمىش تەربىيەنىڭ داۋاملىق بولۇپ تۇرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن بۇ خادىم يېقىندىن بۇيان ئىشچىلارنىڭ تەقدىرىگە تەن بەرگەنلىكى ۋە قاچمايدىغان بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى. بۇ فابرىكىدا شۇ قىزلارنىڭ ھازىر قاچىدىغان ئىشى يەنە داۋاملىشىۋاتامدۇ؟ يەنە ھازىرمۇ بارمۇ؟ يۈز بېرىۋاتامدۇ؟ دەسلەپتە نېمە قىلغان، كېيىن ئاندىن ھەي، بۇمۇ ياخشىكەن.
بەرىبىر ئىش ئۆيدە ئىش بولمىغانىكەن. بىزمۇ شەھەردە ئاز تولا بىر نەرسە ئۆگىنىۋالساق، ھەممىمۇ بولسا ئۆگىنىۋالساق.
دېمەك، كۆندى دەيسىز. قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلدى دەۋاتىسىز، شۇنداقمۇ؟
ھە، كۆندى.

ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەرىكىتى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىمۇ ئەندىشىگە سالغان نۆۋەتتە مۇساپىرلارنىڭ ئادۋوكاتى دېموكراتىك دۆلەتلەردىن بۇ ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر مۇساپىرنى قوغداپ قېلىشنى تەلەپ قىلماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قاغىلىق ناھىيىسىدىن بولغان ئاكا ئۇكىلاردىن ھىندىستان تۈرمىسىدىكى ئادىل تۇرسۇن، ئابدۇخالىق تۇرسۇن ۋە ئابدۇسالام تۇرسۇننىڭ ئادۋوكاتى بۇ ئۈچەيلەننىڭ خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە دۇچ كەلگەنلىكى،

ئادىل تۇرسۇن، ئابدۇخالىق تۇرسۇن ۋە ئابدۇسالام تۇرسۇننىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىل ئالتىنچى ئايدا ھىندىستان چېگراسىدىن ئۆتۈپ كەشمىرنىڭ لاداخ رايونىغا قېچىپ چىققاندا ئابدۇسالام تېخى ئون ئالتە ياشتا. ئۇنىڭ ئوتتۇرانچى ئاكىسى ئابدۇخالىق ئون سەككىز ياشتا، چوڭ ئاكىسى ئادىل يىگىرمە ياشتا ئىدى. ئەينى ۋاقىتتا ئۇلار چېگرادىن ئۆتۈپ لاداختىكى سۇلتان چۈشكۈ دېگەن جاينىڭ ئەتراپىغا كەلگەندە شۇ جايدىكى ھىندىستان چېگرا قوغداش قىسىملىرىدىن ھىندى تىبەت قوراللىق ساقچى ئەترىتىنىڭ قولىغا چۈشۈپ ئىككى ئايدەك شۇلارنىڭ قولىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان ئۇلار ئىككى ئايلىق سوئال سوراقتا ھىندى تىبەت قوراللىق ساقچى ئەترىتى ئۇلارنىڭ قاغىلىق ئارقىلىق ھىندىستان چېگراسىدىن قانۇنسىز ئۆتكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشىدىن باشقا ئۇلاردىن ھېچقانداق بىر غەيرىي نەرسە بايقىمىغان مەلۇم بولۇشىچە ئىككى ئايلىق سوئال سوراقتىن كېيىن جامۇ كەشمىرنىڭ لېخ شەھىرىدىكى بىر ساقچى پونكىتىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن ئاكا ئۇكىلار ھىندىستان چېگراسىغا قانۇنسىز كىرىش بىلەن ئەيىبلىنىپ سوتلانغان ھەم ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يەتتىنچى ئايدا چېگرىدىن قانۇنسىز ئۆتۈش جىنايىتى بىلەن ئون سەككىز ئايلىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان

ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ كەشمىرلىك ئادۋوكاتى مۇھەممەد شافىي لاسونىڭ مۇخبىرىمىزغا ئېيتىشىچە ھىندىستان ھۆكۈمىتى ئۇلارنى تۇتۇپ تۇرۇشنى جامۇ كەشمىر ئاممىۋى خەۋپسىزلىك قانۇنىغا سېلىپ ھەر ئالتە ئايدا بىر قېتىم ئۇزارتىپ كەلمەكتە ئۇلار لاداخ رايونىدىكى سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىن سوتلىنىپ، چېگرادىن رەسمىيىتى يوق ئەھۋالدا قانۇنسىز ئۆتۈش جىنايىتى بىلەن بىر يىل ئالتە ئايلىق كېسىلگەن. ئۇلار بىر يىل ئالتە ئايلىق قاماق جازاسىنى تۈگەتكەندىن كېيىن ھىندىستان ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن جامۇ كەشمىر ئاممىۋى خەۋپسىزلىك قانۇنىغا ئاساسەن قايتا تۇتقۇن قىلىنغان. بۇ قانۇن بەك قاتتىق بولۇپ، ئۇنىڭ بويىچە ھۆكۈمەت كىشىلەرنى شەرتسىز تۇتۇپ تۇرالايدۇ. ھۆكۈمەت ئۇلارنى تۇتۇپ تۇرۇشنى ئاممىۋى بىخەتەرلىك قانۇنى بويىچە ھەر ئالتە ئايدا بىر قېتىم ئۇزارتىپ كەلمەكتە. مۇھەممەد شافى لاسونىڭ ئېيتىشىچە، ھىندىستان ھۆكۈمىتى خىتايدىن ئەندىشە قىلغاچقا بۇ كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشتىن ئېھتىيات قىلماقتىكەن. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ب د ت مۇساپىرلار ئىشخانىسىغا ئىلتىماس قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىنى چەتكە ئالغانلىقىنى، ئەگەر ھىندىستان ئۇلارغا سىياسىي پاناھلىق بەرسە، ئاندىن ئۆزلىرىنىڭ ئۇلارغا ياردەم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقىنى بىلدۈردى. مەمەت شافى لاسو مۇنداق دېدى، بۇ ھۆكۈمەت خىتايدىن خەۋپسىرەيدۇ. ئەگەر ئۇلار بۇ بالىلارنى قويۇپ بەرسە، ئۇلارغا سىياسىي پاناھلىق بېرىش كېرەك. ئۇلار بۇنىڭدىن قېچىۋاتىدۇ. شۇڭا ئۇلار بۇلارنى قويۇپ بەرمەسلىكنىڭ كويىدا. مەن ئۇلارغا سىياسىي پاناھلىق بېرىشنى، ھېچ بولمىسا ۋاقىتلىق سىياسىي پاناھلىق بولسىمۇ بېرىشنى ئىلتىماس قىلغان، لېكىن ئۇلار جاۋاب بەرمىدى. مەن يەنە ب د ت مۇساپىرلار ئىشخانىسىغىمۇ ئىلتىماس قىلدىم. ئۇلار بىزنىڭ بۇ دېلولارنى بىر تەرەپ قىلىش ھوقۇقىمىز يوق دەپ جاۋاب بەردى. ئۇلار ھۆكۈمەت بۇ كىشىلەرنى مۇساپىر دەپ ئېتىراپ قىلسا ئاندىن بىز ئۇلارغا مۇساپىرلىق سالاھىيىتى بېرىمىز، ھۆكۈمەت ئېتىراپ قىلسا بىز ئۇلارغا ھەر خىل ياردەملەردە بولىمىز دەيدۇ. لېكىن مۇھەممەد شافى لاسونىڭ ئېيتىشىچە، بېيلىجى مۇساپىرلار ئىشخانىسى روھىنگالىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان باشقا بارلىق مۇساپىرلارغا بۇ خىل تەلەپنى قويمايدىكەن. بىز ئون ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنى ب د ت مۇساپىرلار مەھكىمىسىنىڭ ھىندىستاندا تۇرۇشلۇق ئىشخانىسى بىلەن ئالاقىلىشىپ، ئۇلاردىن بۇنىڭغا چۈشەنچە بېرىشىنى تەلەپ قىلدۇق. مۇساپىرلار ئىشخانىسىنىڭ خادىمى راما دېۋېۋىدى زىيارەت ئىلتىماسىمىزنى يازما ئەۋەتىشىمىزنى تەلەپ قىلدى. بىز يازما ئىلتىماسىمىزنى ئېلخەت ئارقىلىق ئەۋەتكەن بولساقمۇ لېكىن ھازىرغا قەدەر جاۋاب كەلمىدى ھىندىستان دائىرىلىرىنىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسى مۇساپىرلار مەھكىمىسى ۋە ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەر ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى خىتايغا قايتۇرماسلىققا چاقىرىۋاتقان ھەتتا كانادا ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇشنى قارار قىلغان بىر ۋاقىتتا ئۈچ ئۇيغۇرنى ئۇزۇن مۇددەت تۇتۇپ تۇرۇشى ھەم خىتايغا قايتۇرۇشنى پىلانلىشى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا ئەندىشە قوزغىدى كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ جەنۇبىي ئاسىيا ئىشلىرى دىرېكتورى مىناكشى گانگولىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئېيتىشىچە ھىندىستان ھۆكۈمىتى بۇ كىشىلەرنى خىتايغا قايتۇرۇشنى توختىتىپ ئۇلارغا جىنايەتچىدەك مۇئامىلە قىلىشقا خاتىمە بېرىشى كېرەك مىناكشى گانگولى مۇنداق دېدى بۇ يەردىكى مەسىلە ھىندىستان ب د ت مۇساپىرلار ئەھدىنامىسىغا ئىمزا قويمىغان، لېكىن ھىندىستان دائىرىلىرى شۇنى بىلىشى كېرەك، ب د ت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان دەپسەندىچىلىكىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىنلىكىنى ئېلان قىلغان. شۇڭا ھىندىستان بۇ كىشىلەرگە جىنايەتچى مۇئامىلىسى قىلىش، ئۇلارنى قايتۇرۇلسا زىيانكەشلىككە ئۇچرايدىغان بىر دۆلەتكە مەجبۇرىي قايتۇرۇشنىڭ ئورنىغا بۇ كىشىلەرنى قوغدىشى كېرەك. مىناكشى گانگۇلى خانىمنىڭ قەيت قىلىشىچە ھىندىستان مۇساپىرلار ئەھدىنامىسىغا ئىمزا قويمىغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئالاقىدار بۇ دېلودا خەلقئارا قانۇنغا ئەمەل قىلىش مەجبۇرىيىتى باركەن مىناكشى گانگۇلى بۇ ئالاھىدە دېلودا ۋەزىيەتتىن باشقا ھىندىستاننىڭ خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىغا ئەمەل قىلىش مەجبۇرىيىتى بار بۇ دېگەنلىك ھىندىستان ھۆكۈمىتى مۇساپىرلار ئەھدىنامىسىنى ئىمزالىمىغان تەقدىردىمۇ ھېچكىمنى ئۇلار خەۋپكە ئۇچرايدىغان بىر جايغا قايتۇرماسلىقى كېرەك چۈنكى ب د ت ۋە باشقىلار ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايدا ئېغىر خەۋپ ئاستىدا ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلدى شۇڭا ھۆكۈمەت بۇ كىشىلەرنى قايتۇرماسلىقى كېرەك شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھىندىستان ھۆكۈمىتى سىياسىي پاناھلانغۇچىلارغا جىنايەتچى مۇئامىلىسى قىلماسلىقى شەرت ئىزتىراپ چېكىۋاتقان بۇ كىشىلەر بىخەتەر بىر ماكان ئىزدەۋاتىدۇ ھۆكۈمەت ئۇلارنى قوغدىشى ۋە ئۇنىڭغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك دېدى خىتاي ھىندىستان چېگراسى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ لاداخ چېگرىسى ئىككى دۆلەتنىڭ زېمىن ئىختىلاپى سەۋەبىدىن ھەر ئىككى تەرەپ كۆپلەپ قوشۇن ئورۇنلاشتۇرۇپ، قاتتىق قوغدايدىغان چېگرا بولسىمۇ، لېكىن ئاكا-ئۇكا ئۈچەيلەننىڭ ئۇنىڭدىن قانداق ئۆتكەنلىكى مەلۇم ئەمەس. ئىككى دۆلەت چېگرا قىسىملىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدىكى لاداخ چېگراسىدا يۈز بەرگەن توقۇنۇشتا يىگىرمىدەك ھىندىستان ئەسكىرى ئۆلگەن، خىتاينىڭ ئاز دېگەندە تۆت ئەسكىرىنىڭ ئۆلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى. مەلۇم بولۇشىچە بۇ بالىلار بۇنىڭدىن بىر ئىككى ئاي ئاۋۋال كەشمىرنىڭ جامۇ شەھىرىدىكى كوت بالۋال تۈرمىسىگە يۆتكەپ كېلىنگەن بولۇپ ھىندىستان ھۆكۈمىتى ئون يىلدىن بېرى ئۇلارنىڭ ئادۋوكاتىدىن باشقا كىشىلەر بىلەن كۆرۈشۈشىنى چەكلەپ كەلگەن ئادۋوكات مۇھەممەد شافىي لاسو تاشقى دۇنيادىن ئۇلارنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىدىغان ھېچكىم چىقمىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە

نۇرغۇن ئەرەب دۆلەتلىرىگە خەت يازغان بولساممۇ، لېكىن ئۇلار كىشىلىك ھوقۇقنىڭ دەپسەندە قىلىنىشى بىلەن كارى يوق كېرەكسىز كىشىلەر بولۇپ چىقتى. شۇڭا مەن كىشىلەرنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى، ئۇلارغا سىياسىي پاناھلىق بېرىشكە قايىل قىلىشىنى، ئەگەر ئۇ ھىندىستان ئۇلارنى قويۇپ بەرسە، ئۇلارغا سىياسىي پاناھلىق بېرىدىغانلىقىنى ئېيتسا، ئۇلار بۇنداق بىر ئىلتىماستا بولسا مەن ھىندىستان ئالىي سوتىغا ئۇلارنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىپ ئەرز قىلاتتىم. مەن بۇ يەردىن ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىمۇ ھىندىستان ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمەتلىرىگە خەت يېزىشقا چاقىرىمەن. ئاكاش ھەسەن بۇ ئۈچ ئۇيغۇر مۇساپىرى بىلەن يۈز تۇرانا كۆرۈشۈپ باقمىغان بولسىمۇ لېكىن ئۇلارنىڭ دېلوسى ھەققىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان ھەم بۇ ھەقتە بىر قانچە خەۋەر يېزىپ ھىندىستان تاراتقۇلىرىدا ئېلان قىلغان كەشمىرلىك مۇستەقىل ژۇرنالىست ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، نۆۋەتتە بۇ ئۈچ قېرىنداش ھەقىقەتەن خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىدە قالغان. The three siblings face a real-time ئاكاش ھەسەن بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى، ئۈچ ئاكا-ئۇكا چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلىشنىڭ ھەقىقىي تەھدىتىگە دۇچ كەلمەكتە، ھىندىستان ھۆكۈمىتى ئۇلارنى قايتۇرۇشنى داۋاملىق ئويلىشىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇلار قايتۇرۇلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى ئېلىپ بولۇپ، ئالاقىدار ئورۇنلاردىن بۇ كىشىلەرنى قايتۇرۇشنىڭ رەسمىيىتىنى بېجىرىش تەلەپ قىلىنغان، شۇڭا بۇ كىشىلەرنىڭ ھەر ۋاقىت خىتايغا قايتۇرۇلۇش ئېھتىماللىقى مەۋجۇت. ئاكاش ھەسەننىڭ قەيت قىلىشىچە، ھىندىستان خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قورقۇنچلۇق قىلمىشلىرىدىن تولۇق خەۋەردار بولۇپ، ھەتتا ئىلگىرى ئۇنىڭ قىلمىشىنى تەنقىد قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا تۇتقان مۇئامىلىسى ھەيران قالارلىق ئىكەن. ئاكاش ھەسەن، شۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭ ھەرىكىتى ھەيران قالدۇردى، چۈنكى بىر تەرەپتىن ھىندىستان خىتاينىڭ كونتروللۇقىدىكى تىبەت رايونىدىن قاچقان مىڭلىغان تىبەت مۇساپىرلىرىغا يول قويسا، شۇنداقلا مىڭلىغان تىبەت مۇساپىرلىرى ھىندىستاندا ياشىسىمۇ، بىراق ئۇيغۇرلارغا پەرقلىق مۇئامىلە قىلماقتا. مېنىڭچە بۇ خىل كەمسىتىش ۋە پەرقلىق مۇئامىلە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇسۇلمان كىملىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. چۈنكى ھىندىستان باش مىنىستىرى مودىنىڭ رەھبەرلىكىدە بارغانسېرى ئوڭ قانات ھىندى مىللەتچىلىكى يولىغا قاراپ يۈرمەكتە، دېدى. ئاكاش ھەسەننىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ ئادۋوكاتى ھىندىستان ئالىي سوتىغا ئەرز قىلغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ مۇساپىرلارغا پايدىلىق قارار چىقىرىشىغا بەك ئۈمىدۋار قارىمايدىكەن. ئۇ، مەن ئادۋوكات بىلەن سۆزلەشتىم، ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلار ھىندىستان ئالىي سوتىغا قايتۇرۇشنى توختىتىش توغرىلىق ئەرز قىلماقچىكەن، بىراق ئۇلار بۇنىڭدىن بەكمۇ ئۈمىدۋار ئەمەس. چۈنكى، بۇنىڭدىن بۇرۇن كەشمىردە تۇتۇلغان روھىڭگالىقلارنىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش بىر ئەرزىدە ئالىي سوتتىن تۇتقۇندىكى ئىككى يۈزدىن ئارتۇق روھىڭگالىقنىڭ قايتۇرۇلۇشىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئالىي سوت ئۇلارنىڭ ئەرزىنى رەت قىلغان، دېدى.

ئۇلار ئىزچىل ئۆزلىرىنىڭ بۇ جەھەتتىكى ئاكتىپچانلىقىنى ساقلاپ قالماقتا مەن ئۇلارنىڭ تۈرمىدە ئوينىشى ئۈچۈن بىر چويلا توپىمۇ ئەكىلىپ بەردىم ئۇلار يېتىۋاتقان ھازىرقى تۈرمە خېلىلا چوڭ بۇ ئۈچ نەپەر ئاكا-ئۇكا ئۇيغۇر مۇساپىرى كەشمىرگە قېچىپ چىققان ئەينى ۋاقىتتا ئۇلارنىڭ ئەڭ كىچىكى ئون ئالتە ياشتا ئوتتۇرانچىسى ئون سەككىز ياشتا ئەڭ چوڭى يىگىرمە ياشتا بولغان بولسىمۇ لېكىن ھىندىستان دائىرىلىرىنىڭ رەسمىي ھۆججەتلىرىدە ئۇلارنىڭ ئەڭ كىچىكى يىگىرمە ياشتا ئوتتۇرانچىسى يىگىرمە ئىككى ياشتا ئەڭ چوڭى يىگىرمە ئۈچ ياشتا دەپ يېزىلغانىكەن ئانالىزچىلار ھىندىستان ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ئۇلارنى ياش جەھەتتىن قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىشقا توشىدۇ دەپ كۆرسىتىش ئۈچۈن قەستەن يېشىنى چوڭايتىپ يازغانلىقىدىن گۇمان قىلىشماقتا
سەككىزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى بىڭتۈەن دائىرىلىرى خەۋەر بېرىپ خىتاي مەملىكەتلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقى ئېلان قىلغان يۈز كۈنلۈك مۇلازىمەت ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچ ئاي ئىچىدە خىتاي مىقياسىدا مىڭلىغان تۈمەنلىگەن ئىش ئورنى يوللاش چاقىرىقى بويىچە كەلگۈسى ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىلارنى بىڭتۈەن دائىرىسىدە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي ئىقتىسادىنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقان ئانالىزچىلار بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان پىروگراممىغا دىققەت بەرگەيسىلەر. خىتاي خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقى ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى نىشان قىلغان يۈز كۈنلۈك مۇلازىمەت ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش، مىڭلىغان تۈمەنلىگەن ئىش ئورنى ھازىرلاش چاقىرىقىنى ئېلان قىلغان. سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىڭتۈەن دائىرىلىرىمۇ بۇنىڭغا ئاۋاز قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بىڭتۈەن دائىرىلىرى ئالتىنچى ئايدىن توققۇزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە بولغان يۈز كۈن ئىچىدە ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىلارنى بىڭتۈەن دائىرىسىدە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئۇقتۇرۇش چىقارغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىل نېمە سەۋەبتىن ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى سىياسىي ۋەزىپە قىلىپ بەلگىلىدى. ئۇيغۇر دىيارىنىڭ، شۇنداقلا بىڭتۈەننىڭ نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي ۋەزىيىتى قانداق ئەھۋالدا؟ بۇ ھەقتە خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر ئۆز قاراشلىرىنى رادىيو ئاڭلىغۇچىلار بىلەن ئورتاقلاشتى. نيۇ يوركتا ياشاۋاتقان خىتاي ۋەزىيەت ئانالىزچىسى جېڭ شۈگۇاڭ ئەپەندى خىتايدا بۇ يىل ئالىي مەكتەپ تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلار سانىنىڭ يىللاردىكىدىن زور دەرىجىدە كۆپلۈكىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ يىلدىن يىلغا قىيىنلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. شىنجاڭدىكى بىڭتۈەندە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان يۈز كۈنلۈك خىزمەتچى قوبۇل قىلىش مەخسۇس ھەرىكىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن بىر تۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇلغان بۇ ھەرىكەت ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى باشلانغان. بۇنىڭدا پۈتۈن خىتاي مىقياسىدا ئون مىليون ئادەمنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نىشان قىلىنغان. چۈنكى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاي بويىچە ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سانى ئون بىر مىليون بەش يۈز سەكسەن سەككىز مىڭ نەپەر ئىكەنلىكى ئېلان قىلىنغان ئىدى. بۇ سىياسىي چاقىرىقتا ھەرقايسى جايلارنىڭ ئۆز دائىرىسىدە بۇ خىزمەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشى تەلەپ قىلىنغان. خىتايدا بۇ يىل ئالىي مەكتەپلەرنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېشىنى ئاغرىتىۋاتقان ئېغىر مەسىلە ئىكەنلىكى بۇ يىلنىڭ بېشىدىلا ئاشكارىلانغان ئىدى. بېيجىڭ سودا تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، خىتاي مەملىكەتلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى ۋاڭ شياۋپىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتايدا ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئون بىر مىليون بەش يۈز سەكسەن سەككىز مىڭ نەپەر ئوقۇغۇچىنى تېخىمۇ كۆپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسىتىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. خىتاي خەلق تورىنىڭ ئۇيغۇرچە قانىلىمۇ ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى يۈز كۈنلۈك مۇلازىمەت ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش، مىڭلىغان تۈمەنلىگەن ئىش ئورنى يوللاش خىزمىتى ھەققىدە مەخسۇس خەۋەر بەرگەن. خەۋەردە يۈز كۈنلۈك خىزمەتچى قوبۇل قىلىش مەخسۇس ھەرىكىتىنىڭ پۈتۈن مەملىكەت بويىچە قانات يايدۇرۇلغانلىقى، پەقەت بېيجىڭ شەھىرىنىڭ ئۆزىدىلا ھەر ھەپتىدە ئون ئالتە مەيدان نەق مەيداندا خىزمەتچى قوبۇل قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. جېڭ شۈگۇاڭ ئەپەندى نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى بىڭتۈەندە بۇ خىزمەت باشلانغان بولسىمۇ، ئەمما بىڭتۈەن ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ بۇ يىللىق ئىقتىسادىي ۋەزىيىتىنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئوخشاشلا ناچار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. بىڭتۈەننى ئالساق بۇ يەردە دېيىلىۋاتقىنى بىڭتۈەن تەۋەسىدىكى ئالىي مەكتەپ تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنى خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىدىن ئىبارەت. بۇنىڭدا ئېتىبار بېرىلىدىغىنى، ئاۋۋال بىڭتۈەندىكى خىزمەتچىلەرنىڭ پەرزەنتلىرى بولسا كېرەك. مۇشۇ ئاساستا پۈتۈن خىتاي بويىچە ئوقۇش تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ خىزمەت مەسىلىسىنى بىڭتۈەندە ھەل قىلىش بەلگىلەنگەن بولۇشى مۇمكىن. ئەمما سىزمۇ بىلىسىز، خىتاينىڭ بۇ يىلقى ئىقتىسادىي ۋەزىيىتى ھەممە جايدا ناچار. بۇلتۇر شىنجاڭنىڭ ئەھۋالى بىر ئاز ياخشى ئىدى. چۈنكى ئۇ كۆمۈر ۋە باشقا ئېنېرگىيە زاپىسى مول جاي. بۇ يىل ئېنېرگىيە ۋە كۆمۈرنىڭ باھاسى چۈشۈپ كەتتى. ئوقۇش پۈتتۈرگەنلەرنى خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇزۇن مەزگىللىك مۈشكۈل ۋەزىپە. بۇنىڭدا دۆلەت مالىيەسىدىن پۇل ئاجرىتىلمايدۇ. مۇشۇنداق ئەھۋالدا كونا سىستېما بولغان بىڭتۈەندە خىزمەت ئورۇنلىرىنى ھەل قىلىشمۇ ئاسانغا توختىمايدۇ.

نەتىجىدە ئىلگىرىكى يىللاردا ئۇنىۋېرسىتېتلارغا نورمىدىن ئارتۇق قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلار ھازىر ئۆز كەسپىگە لايىق خىزمەت تاپالمايدىغان ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى. تۈركۈم تۈركۈم ئىشسىز ياشلار خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ھەر جەھەتتىن ئېغىر بېسىم ئېلىپ كەلمەكتە. خەلق تورىدا ئون ئۈچىنچى ئىيۇن كۈنى ئېلان قىلىنغان خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ مۇلازىمەتتە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەنلەر ۋە ئىلگىرىكى يىللاردا ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ ئىشقا ئورۇنلىشالمىغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى نۇقتىلىق نىشان قىلىنىدىكەن. خەۋەردە يەنە ئىشقا ئورۇنلىشىش ئارزۇسى بار يېزا ئەمگەك كۈچلىرى، شەھەر بازارلاردىكى ئىشسىزلار ۋە دېھقان ئىشلەمچىلەر، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئېھتىياجى بار باشقا ئەمگەكچىلەر ۋە خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ئېھتىياجى بار ھەر خىل ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇنلارغا تەڭ ئېتىبار بېرىلىدىغانلىقى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن. ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ بۇ يىل ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ سانى ئۆتكەن يىللاردىكىدىن شىددەت بىلەن كۆپەيگەن. بۇ ھەقتە تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ماي بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇ يىل ئۇيغۇر ئېلىدە بىر يۈز ئەللىك سەككىز مىڭ ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان بولۇپ، ئۆتكەن يىلدىكىدىن ئوتتۇز ئىككى مىڭ ئوقۇغۇچى ئارتۇق ئىكەن. نۆۋەتتە بۇ ئوقۇغۇچىلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىمۇ ئېغىر بېسىم پەيدا قىلغان. جۇڭ شىگۇاڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، نۆۋەتتە خىتايدا ئېغىرلىشىۋاتقان ئىشسىزلىق مەسىلىسى جايلاردىكى ئاممىۋى نارازىلىقلارنى كۈچەيتكەن. بۇ ئەھۋالنىڭ خىتاينىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقىغا ئېغىر تەھدىت ئېلىپ كېلىشى بۇ يىللىق ئوقۇش تۈگەتكەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ سىياسىي ۋەزىپە قىلىنىشىغا سەۋەب بولغان مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى ئىكەن. ئۇ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دېدى. ئۇ مۇنداق دېدى، ھازىر ئىش ئورۇنلىرىدىن ئايرىلىپ يۇرتىغا قايتقانلار ۋە ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىشسىزلىق مەسىلىسى بارغانچە ئېغىرلاشماقتا. بۇ ئەھۋال جەمئىيەت مۇقىملىقىغىمۇ تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ. ھازىرقى مەسىلە ئالىي مەكتەپلەرنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلار مەسىلىسى بولۇۋاتىدۇ. ئەگەر ئۇلار خىزمەت تاپالمىسا، خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىگە ئېغىر ئاۋارىچىلىكلارنى ئېلىپ كېلىدۇ. شۇڭا ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ھازىر ئاتالمىش خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇش باھانىسىدە بۇ ياشلارنى ئۇلارنىڭ كەسپىگە مۇۋاپىق بولمىغان خىزمەت ئورۇنلىرىدا مەجبۇرىي تۇتۇپ تۇرۇشقا باشلىغان. بۇنى ئۇلارنىڭ كومپارتىيە ھۆكۈمىتىگە ئېلىپ كېلىدىغان تەھدىتلەرنى ئازايتىش ئۈچۈن ئېلىنغان تەدبىرى دېيىشكە بولىدۇ.

بۇنىڭدا يېزا- كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش، رايونلار ئارا ئەمگەك مۇلازىمەت ھەمكارلىقى قاتارلىقلارمۇ تىلغا ئېلىنغان. بوستوندا ياشاۋاتقان ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى قەيسەر مىجىت ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. بىر قارىماققا نوقۇل ئىقتىسادىي سەۋەبلەردىن تۇيۇلغاندەك بولغان بىلەن، ئەمما ئۇلارنىڭ يەتمەكچى بولغان سىياسىي مەقسەتلىرى بىر نەچچە تەرەپلىمىلىك. خەلقئارا مۇناسىۋەتلەردىكى يامانلىشىش، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزنىڭ خەلق قا قىلغان ۋەھشىيلىكلىرى تۈپەيلىدىن غەرب دۇنياسىنىڭ خىتاي شىركەتلىرىگە ئۇلارنىڭ مەھسۇلاتلىرىغا جازا يۈرگۈزۈشى چەكلىشى قاتارلىق بىر نەچچە ئۇنىۋېرسال ئامىللارنىڭكى ياكى بىر نەچچە ئامىللارنىڭ ئۇنىۋېرسال تەسىرىدىن خىتاينىڭ دۇنيا بازىرىغا كىرىشى بۇرۇنقىدەك راۋان بولماي قالدى مۇشۇنداق شارائىت ئاستىدا خىتايلارنىڭكى ئىقتىسادى چېكىندى، بازارلىرى سۇسلىشىشقا ياكى ئاجىزلاشقا قاراپ يۈزلەندى، نۇرغۇن زاۋۇتلىرى تاقالدى، بۇنداق بولغاندىكىن ئىشسىزلىق ئارتماي نېمە بولىدۇ؟ ئۇ خىتاينىڭ دېڭىز بويى رايونلىرىدا ئىقتىسادنىڭ تېزلىكتە چېكىنگەنلىكىنى، خىتايدا ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق نىسبىتىنىڭ يىگىرمە پىرسەنتتىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. يېقىنقى خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا ئائىت سانلىق مەلۇماتلار، سانلىق كۆرسەتكۈچلەردىن قارىغان ۋاقىتتا خىتايدا ئىشسىزلىق نىسبىتى

قەيسەر ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ئىقتىسادى كومپارتىيە باشقۇرۇشىدىكى بۇيرۇق خاراكتېرلىق ئىقتىساد بولغىنى ئۈچۈن، خىتاي ئىقتىسادى سىياسىي بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. خىتاينىڭ ئىقتىسادى دۆلەت يېتەكچىلىكىدىكى كاپىتالىزم دېگەن بىلەن، ئەمما ئۇنىڭ سىياسىي خاراكتېرى يەنىلا كومپارتىيە يېتەكچىلىك قىلىۋاتقان، باشقۇرۇۋاتقان

ئۆزىنىڭكى ئىقتىسادىدىمۇ سىياسىي جەھەتتىكى سەۋەبلەرمۇ بار بۇلار تۈپەيلىدىن چېكىنىش ئىقتىسادنىڭ چېكىنىشى گەۋدىلىك بولۇپ كەتتى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسىي بۇيرۇق شەكلىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بولۇپ، بۇنىڭدا خىتاينىڭ بىڭتۈەندە مەخسۇس ئىش پۇرسەتلىرىنى يارىتىشى بىر تەرەپتىن خىتايدىكى ئىشسىزلىق بېسىمىنى ئازايتىشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. خىتاينىڭ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە قانۇنسىز شەكىلدە مەۋجۇتلاپ تۇرۇۋاتقان خىتاينىڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش دىۋىزىيىسىگە ئادەم ئېلىشى قارايدىغان بولساق بۇنىڭدىن بۇيرۇق خاراكتېرلىق پۇراپ تۇرىدۇ بۇ ئىقتىسادىي سەۋەب تۈپەيلىدىن كەپ چىققان سىياسىي مەسىلىنى يۇمشىتىشنىڭكى يەنى يۈز بېرىش ئالدىدا تۇرغان سىياسىي مەسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرلىق تەدبىر يەنە بىر تەرەپتىن، بۇ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات پىلانىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىڭتۈەندە تېخىمۇ كۆپ ئىش پۇرسەتلىرى يارىتىش ئارقىلىق، غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە ئىقتىسادىي جازاغا ئۇچراۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىنى بىڭتۈەنگە يەرلەشتۈرۈشنى، خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول ئىقتىسادىي تەرەققىيات چەمبىرىكىنى، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە غەربىي جەنۇبىي ئاسىيا بازىرىنى ئىگىلەشكە يۈزلەندۈرۈشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. ئۇنىڭدىن سىرت يەنە غەربنىڭ دەرۋازىسى تاقىلىۋاتقان، غەرب بىلەن مۇناسىۋەت يىرىكلىشىۋاتقان، تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەرنىڭ بازارلىرى مۇشۇنداق تارىيىۋاتقان شارائىت ئاستىدا خىتاينىڭ بىزنىڭ رايونىمىزغا بىراقلا نۇرغۇنلىغان ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ياشلارنى خىزمەتكە ئېلىش ئارقىلىق ھەر خىل شىركەتلەردە تارماقلاردا خىزمەتكە قويۇشى ئېنېرگىيە خىمىيە تېخنىكا ياساش سانائىتى يېڭى ماتېرىياللار ئۇچۇر تېخنىكىسى قاتارلىق ساھەلەرنى بەرپا قىلىپ ئاشۇنىڭغا سىڭدۈرۈۋېتىشى بۇلارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭىيىش، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بازىرىنى ئىگىلەش، ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىش، شۇ ئارقىلىق بىر بەلباغ، بىر يول سىياسىتىنى غەربىي ئاسىيا، ياۋروپاغا ئۇزارتىش، كېڭەيتىش، كۈچەيتىشنى مەقسەت قىلغان بۇ ئۇزۇن يىللىق ئىستراتېگىيەلىك پىلان. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.